ທາງການລາວຈະສ້າງຕັ້ງວິທະຍາໄລເຕັກນິກການລົດໄຟຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນມໍ່ໆນີ້ ໂດຍໄດ້ສົ່ງບຸກຄະລາກອນໄປຮຽນດ້ານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໃນຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າ ວ VOA ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ມາສະເໜີທ່ານ ທ່ານນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາ ດລາວ ທີ່ດຳເນີນການປະຊຸມລະຫວ່າງວັນທີ 5 ຫາ 25 ມິຖຸນາ 2019 ນີ້ວ່າ ໄດ້ສົ່ງບຸກຄະລາກອນລາວຈຳນວນຫຼາຍສົມຄວນ ເພື່ອໄປຮຽນໃນດ້ານເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວກັບລົດໄຟ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໃນປະເທດ ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍສະເພາະໜ້າ ເພື່ອຮອງຮັບການສ້າງຕັ້ງວິທະຍາໄລເຕັກນິກການລົດໄຟແຫ່ງທຳອິດໃນລາວ ຢູ່ທີ່ບ້ານໂພນຄຳ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽ ງຈັນນັ້ນ ກໍໄດ້ຈັດສົ່ງບຸກຄະລາກອນຈຳນວນ 34 ຄົນ ໄປຮຽນໃນດ້ານເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວກັບລົດໄຟຢູ່ທີ່ຕ່າງປະເທດ ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ແສງເດືອນ ຖະແຫຼງໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານກໍ ໄດ້ສົ່ງນັກຮຽນໄປຮຽນ ສປ ຈີນ ສສ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບລົດໄຟ ບໍ່ແຮ່ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອື່ນໆ ຈຳນວນຫຼາຍສົມຄວນ ສະເພາະການກະກຽມໃສ່ການສິດສອນໃນວິທະຍາໄລເຕັກນິກກ ານລົດໄຟ ຊຶ່ງຈະຈັດຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນຄຳ ເມືອງໄຊເສດຖາ ໃນປີ 2018 ກໍໄດ້ສົ່ງນັກຮຽນຈຳນວນ 34 ຄົນໃນວິຊາສະເພາະໄຟຟ້າທາງລົດໄຟ ເຕັກນິກຫົວລົດໄຟ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທາງລົດໄຟ ໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທ ດ ກ່ອນໜ້ານີ້ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ລົງມະຕິຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟສະບັບທຳອິດຂອງລາວໃນທ້າຍປີ 2018 ຜ່ານມາ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ເປັນພື້ ນຖານສຳລັບຮອງຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການວ່າດ້ວຍການເຊື່ອມໂຍງລາວ ກັບຕ່າງປະເທດ ກໍຄືການພັດທະນາລາວໃຫ້ເປັນສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ໂດຍລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງແຜນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟໃນ 4 ເສັ້ນທາງດ້ວຍກັນ ກໍຄື ເສັ້ນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຊື່ອມຕໍ່ໄປທ່າເຮື ອຫວຸງແອັງໃນແຂວງຮ່າຕິ້ງຂອງຫວຽດນາມ ກັບເສັ້ນທາງຈາກເມືອງທ່າແຂກໄປສະຫວັນນະເຂດ ປາກເຊ ດ່ານວັງເຕົ່າໃນແຂວງຈຳປາສັກ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟທີ່ຈັງຫວັດອຸບົນລາຊະທານີ ເສັ້ນ ທາງຈາກສະຫວັນນະເຂດໄປດ່ານລາວບາວ ເຊື່ອມຕໍ່ໄປທີ່ທ່າເຮືອດານັງໃນຫວຽດນາມ ແລະ ເສັ້ນທາງລົດໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງລາວກັບໄທ ແລະ ຈີນ ທັງນີ້ ທ່ານ ອາຄົມ ເຕີມພິດທະຍາໄພສິດ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂອງໄທ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງໃນໄທ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາວ ແລະ ຈີນ ຈະສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2023 ແລະ ຈະເລີ່ມການເດີນຂະບວນລົດໄຟໃນຕົ້ນປີ 2024 ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງຄຸນໝິງໃນແຂວງຢຸນນານຂອງຈີນ ກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບາງກອກຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ສ່ວນທ່ານ ໂຈ ຊຽວເຊຍ ຫົວໜ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊ່ວງທີ 1 ຢືນຢັນວ່າ ກາ ນກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ຄືບໜ້າແລ້ວກວ່າ 70 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການທັງໝົດ ໂດຍສະເພາະເດືອນມີນາ 2019 ກໍໄດ້ສຳເລັດການເຈາະ ແລະ ກໍ່ສ້າງອຸໂມງບໍ່ເຕັນ ຢູ່ເຂດເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍ າວ 6,453.5 ເມັດ ທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນ 10 ອຸໂມງ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວກວ່າ 5,000 ເມັດຂຶ້ນໄປ ຫາກແຕ່ສຳລັບການເຈາະ ແລະ ກໍ່ສ້າງອຸໂມງ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຈີນມາທີ່ດ່ານບໍ່ເຕັນ ຊຶ່ງມີໄລຍະທາງຍາວກວ່າ 9,000 ເມັດນັ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ ໂຈະໄວ້ຊົ່ວຄາວ ເພາະວ່າໄດ້ເຈາະໄປຖືກແຮ່ເກືອ ທີ່ມີປະລິມານຫຼາຍສົມຄວນ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການສຶກສາວິໄຈຢ່າງລະອຽດເສຍກ່ອນ ທັງນີ້ ໂດຍທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກບໍ່ເຕັນໄປຍັງນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈັນ ຈະຕ້ອງຂຸດເຈາະ ແລະ ກໍ່ສ້າງອຸໂມງຈຳນວນ 75 ອຸໂມງ ໃນຕະຫຼອດເສັ້ນທາງລົດໄຟ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວທັງໝົດ 414 ກິໂລເມັດ ຊຶ່ງຈາກການດຳເນີນງານ ນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ມີການນຳໃຊ້ ນາຍຊ່າງ ແລະ ກຳລັງແຮງງານຈາກຈີນຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ສະພາບໍລິຫານບໍລິສັດລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ຊຶ່ງມີທ່ານ ຈູ ກົວຈຽງ ເປັນປະທານນັ້ນ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຈະແລ້ວເສັດຢ່າງສົມບູນ ຕາມກຳນົດໃນທ້າຍປີ 2021 ຢ່າງແນ່ນອນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA